ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ The Filter Podcast Podcast ດີໆສຳລັບທຸກທ່ານທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາ ແລະໄດ້ແງ່ຄິດ ມື້ນີ້ຢາກຈະມາເວົ້າເລື່ອງກ່ຽວກັບ AI ວ່າປັດຈຸບັນນີ້ ເຮົາກໍຊິເລີ່ມເຫັນວ່າ AI ມີບົດບາດມາຫຼາຍອັນຫຼາຍ ຢ່າງ ແລະກະເລີ່ມຊິໄດ້ຍິນວ່າ AI ນີ້ຊິເລີ່ມເຂົ້າມາທົດແທນມະນຸດໃນຫຼາຍໆໜ້າວຽກ ແລະຊິເລີ່ມ ອ່າ ມາຍາດໜ້າວຽກຄົນເຮົາແລ້ວເນາະ ໂຕນີ້ເນາະ AI ນັບມື້ເນາະ ເຮົາໄດ້ຮູ້ໂຕກັນບໍ່ວ່າ ທຸກມື້ນີ້ເຮົານັ້ນ ມະນຸ ດເຮົານັ້ນຂ້ອນຂ້າງວ່າ

ວ່າ AI ນີ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນອຸປະກອນຕ່າງໆຫຼາຍໆອັນແລ້ວ ບໍ່ຊິເປັນຢູ່ໃນສະມາດໂຟນ ຫຼືວ່າໃນສະມາດທີວີ ພວກສະມາດດີໄວຕ່າງໆນີ້ ເລີ່ມມີການໃສ່ AI ເຂົ້າໄປໃນນັ້ນ ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍວຽກ ແລະກະເປັນຜູ້ຊ່ວ ຍຄົນເຮົາ ກໍວ່າງ່າຍໆຊັ້ນຊະ ຊຶ່ງ AI ປັດຈຸບັນນີ້ເປັນ AI ແນວໃດເນາະ AI ປັດຈຸບັນນີ້ ກ່ອນອື່ນດຽວຊິເວົ້າໃຫ້ຟັງເລີຍວ່າ AI ປັດຈຸບັນນີ້ ຢູ່ໃນນັກວິເຄາະຫຼາຍໆຄົນບອກວ່າ ໂຕນີ້ມັນເປັນ AI ອ່າ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ANI ຫຼືວ່າຊື່ເຕັມ ໆເນາະ Artificial Neural Intelligence ກະຄືເປັນພື້ນຖານ AI ຂັ້ນພື້ນຖານເນາະ ທີ່ວ່າເປັນຜູ້ຊ່ວຍເຮົາເນາະ ຊຶ່ງເຮົານີ້ແຫຼະເປັນຜູ້ບົງການມັນເນາະ ແລະກະເປັນຄົນໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະກະ ມັນຈະໄປຄິດວິເຄາະ ແລະກະຟີດແບັກມາໃຫ້ເ ຮົາ ສົ່ງຂໍ້ມູນມາໃຫ້ເຮົາ ຊ່ວຍວຽກເຮົາເນາະ ແລະກະຍັງມີ AI ອີກຂັ້ນໜຶ່ງເນາະ ໂຕນີ້ມາຈາກ ອ່າ ໜັງສືເລື່ອງເນາະ ຊື່ໜັງສື ອ່າ ໜັງສືເລື່ອງ ອ່າ Homo Deus ເນາະ ພໍດີໄປຟັງມາຈາກ Podcast ທີ່ວ່າເປັນຂາປະຈຳ ແລະເພິ່ນໄດ້ ເວົ້າກ່ຽວກັບໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ ແລະໄດ້ເວົ້າ ອັນ ເຖິງ AI 3 ຢ່າງ ກໍຄື ANI ເນາະ Neural Intelligence ເນາະ ແລະຍັງມີອີກຂັ້ນໜຶ່ງ ກໍຄື ອ່າ ອີກຂັ້ນໜຶ່ງເນາະ AGI ກະຄື Artificial General Intelligence ຄືໂຕນີ້ AI ຍຸກປັດຈຸບັນນີ້ເນາະ ANI ຫັ້ນກຳລັງຊິພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປັນ AGI ແ ລ້ວ ເພາະ ເຊິ່ງ AGI ນັ້ນກະຄື AI ທີ່ມີຄວາມສາມາດທຽບເທົ່າກັບສະໝອງມະນຸດເລີຍເນາະ ມີຄວາມຄິດ ມີຄວາມສະຫຼຽວສະຫຼາດ ມີສິ່ງທີ່ ມະນຸດເຮັດໄດ້ ແລະທຽບເທົ່າກັບສັກກະຍະພາບຂອງມະນຸດໄປເລີຍ ຊຶ່ງ ໂຕນີ້ອະນາຄົດມັນກໍຊິມີບົດບາດຫຼາຍ ແລະອັນທີ 3 ເນາະ ກໍຄື ASI ກໍຄື Artificial Super Intelligence ກະຄືຊິເປັນ AI ຂັ້ນສຸດຍອດທີ່ເໜືອກວ່າມະນຸດ ທີ່ສາມາດພັດທະນາ ແລະຕໍ່ໂຕເອງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຕໍ່ໂຕເອງໃນທີ່ນີ້ກະຄືພັດທະນາໂຕຂອງມັ ນເອງ ໃຫ້ເໜືອຂັ້ນໄປກວ່າເກົ່າ ແລະພັດທະນາໄປເລື້ອຍໆ ດ້ວຍຕົວຂອງມັນເອງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງພາມະນຸດ ແລະໂຕ ASI ໂຕນີ້ເນາະ Artificial Super Intelligence ໂຕນີ້ເນາະ ຢູ່ບໍ່ໄກແນ່ນອນ ຖ້າຫາກວ່າມະນຸດໄປຮອດຂັ້ນໂຕທີ່ເອີ້ນ ວ່າ AGI ເນາະ ແລ້ວບັດນີ້ ກັບຄືນມາ AI ຍຸກປັດຈຸບັນນີ້ AI ຍຸກປັດຈຸບັນນີ້ ເຮົາຊິເຫັນວ່າມັນມີຢູ່ໃນ device ເນາະ ນອກຈາກນັ້ນຢູ່ໃນ device ກໍຊິມີຢູ່ໃນແພລດຟອມຕ່າງໆ ແພລດຟອມທີ່ເຮົາໃຊ້ ບໍ່ວ່າຊິເປັນ Facebook Instagram ຫຼືວ່າ YouTube ທຸກຢ່າງພວກ ນີ້ ລ້ວນແຕ່ມີ algorithm ທີ່ run ດ້ວຍ ອ່າ AI ເນາະ ຊຶ່ງເຮົາຊິສັງເກດເຫັນວ່າ ທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາຄລິກ ທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາ ອ່າ ກົດເບິ່ງເນາະ ມັນຊິຖືກວິເຄາະ ແລ້ວກະ AI ຈະເປັນຄົນ feed ທີ່ ສິ່ງທີ່ເຮົາໜ້າຈະສົນໃຈ ທີ່ວ່າມັນຂຶ້ນ suggest for you ເນາ ະ ກະຊິເຫັນວ່າ AI ທີ່ວ່າເປັນໂຕ run algorithm ຢູ່ໃນພວກແພລດຟອມນີ້ ຊິ feed ສິ່ງທີ່ເຮົາໜ້າຈະມັກ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາສົນໃຈ feed ເຮົາ feed ເຮົາ ແລະ ນີ້ແຫຼະເປັນ ສິ່ງທີ່ AI ກຳລັງຊັກນຳເຮົາຢູ່ ແມ່ນຢູ່ທີ່ວ່າມັນເປັນຂໍ້ດີ ຄືທີ່ສາມາດ ອ່ າ feed ໃນສິ່ງທີ່ເຮົາສົນໃຈ ແລະ ເຮົາມັກເນາະ ແລ້ວເຮົາກໍຊິຈົມຢູ່ໃນນັ້ນໄປຕະຫຼອດ ແຕ່ຂໍ້ເສຍຂອງມັນໂຕນີ້ ກໍຄືການທີ່ algorithm ຂອງແພລດຟອມຕ່າງໆທີ່ feed ເຮົາຫັ້ນເນາະ ຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາໄດ້ ມັນຈະເປັນຂໍ້ມູນພຽງດ້ານດ ຽວ ເຮົາຈະບໍ່ສາ ເຮົາຈະລືມຄິດ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາລືມຄິດວ່າ ຍັງມີຂໍ້ມູນອີກດ້ານໜຶ່ງ ແລ້ວກະເປັນດ້ານອື່ນໆອີກ ທີ່ວ່າເປັນໂຕຂັດແຍ້ງ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ກໍຄືກັນ ຫຼາຍຄົນຊິລືມ ແລະ ກະຊິຫຼົ ງໄປຕາມ ການຊັກນຳຂອງ algorithm ຫຼືວ່າ AI ຕ່າງໆນີ້ເນາະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນທີ່ວ່າມີຄວາມຮູ້ພຽງດ້ານດຽວ ແລະ ບໍ່ສາມາດວິເຄາະ ແລ້ວກະແກ້ໄຂໄດ້ບໍ່ຮອບດ້ານ ຊຶ່ງໂຕນີ້ກໍຊິເປັນຜົນເສຍຕາມມາຫຼາຍໆຢ່າງ ເນາະ ເພາະສະນັ້ນ ການເສບຂ່າວ ເສບສື່ຫຍັງຕ່າງໆ ເຮົາຄວນຊິມີວິຈາລະນະຍານ ແລ້ວກະມັນ ທຸກຢ່າງເນາະ ມັນບໍ່ມີແຕ່ດ້ານດຽວດອກ ມັນຈະມີຫຼາຍໆດ້ານຄືກັນ ເນາະ ແລ້ວບາດນີ້ຊິຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ເບິ່ງ ວ່າ ການຊັກນຳຂອງ AI ນີ້ ມັນຟັງຄືໄກເນາະ ແຕ່ທີ່ຈິງມັນໃກ້ໂຕ ຄືຕົວຢ່າງ ເຄີຍມີຂ່າວເນາະຢູ່ຕ່າງປະເທດ ອ່າ ມີຊາຍທີ່ວ່າໃຊ້ ອ່າ ແອັບພລິເຄຊັນກ່ຽວກັບແຜນທີ່ເນາະ ນຳທາງ ແລ້ວຫຼົງທາງເຂົ້າໄປ ແລ່ນລົດ ຢູ່ໃນສະໜາມບິນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະໜາມບິນໂກລາຫົນວຸ່ນວາຍຫຼາຍ ຍ້ອນວ່າບໍ່ຊຳນານທາງ ແລ້ວໄປ ແລ້ວໄປເຊື່ອ ອ່າ ແອັບພລິເຄຊັນ ເຊື່ອໂທລະສັບ ເຊື່ອແມັບຢູ່ໃນນັ້ນຫຼາຍເກີນໄປເນາະ ດຽວຊິຍົກຕົວຢ່າງ ໂຕຂອງຂ້ອຍເອງ ທີ່ວ່າເຄີຍ ອ່າ ປະສົບພົບເຈີ ກະຄ້າຍໆກັບໂຕນີ້ແຫຼະ ຫຼົງທາງຍ້ອນໂຕນີ້ ຄືຕອນໄປເຮັດວຽກ ອ່າ ພາກສະໜາມເນາະ ລົງ ໂຕນີ້ກໍຫຼົງທາງຄືກັນ ມີແຕ່ຄົນບອກວ່າຢູ່ແຈນັ້ນແຈນີ້ເດີ້ ກະຍ້ອນຄວາ ມບໍ່ຮູ້ແດ່ ກະເລີຍໂອເຄ ຟັງຈາກທີ່ຄົນອື່ນເວົ້າມາ ກະເລີຍວ່າເບິ່ງໃນແຜນທີ່ ແລ້ວກະໃຫ້ແຜນທີ່ນຳທາງໄປ ສຸດທ້າຍກະເກືອບເອົາຊີວິດບໍ່ລອດ ຍ້ອນວ່າທາງທີ່ໄປຫັ້ນເປັນທາງເກົ່າ ເປັນທາງເກົ່າ ທາງແຕ່ ດົນແລ້ວ ກະມັນມີ ມັນມີແລມລົງໄປ ມີແລມລົງໄປທາງນ້ຳຜ່ານ ແລ້ວກະຊິເປັນ ອ່າ ທໍ່ ມັນຊິເປັນຂົວທີ່ວ່າມີທໍ່ເກົ່າໆເນາະ ຂີ່ລົດຜ່ານໄປ ກະລົດກະເກືອບຕົກ ຍ້ອນວ່າມັນເປັນທາງເກົ່າ ແລະ ຊຸດໂຊມຫຼາຍ ນ້ຳທາ ງລຸ່ມກະມີຫຼາຍ ຮູ້ວ່າຫຼົງແລ້ວກະຕ້ອງໄດ້ກັບຄືນມາທາງເກົ່າ ໄອ້ລົດທີ່ວ່າຂີ່ກາຍໄປຮອບທີໜຶ່ງນັ້ນ ດິນມັນກະຂຸມມາແລ້ວ ກະຕ້ອງໄດ້ສ່ຽງກັບມາທາງເກົ່າ ເພາະບໍ່ມີທາງ ເພາະວ່າບໍ່ມີທາງຫົນລົດກັບອີກແລ້ ວ ກະເລີຍວ່າຕ້ອງໄດ້ກັບມາທາງເກົ່າ ແລະ ສ່ຽງເພື່ອຊີວິດ ຢ້ານລົດຕົກລົງໄປໃນຫ້ວຍກະພໍແຮງ ສຸດທ້າຍກະລອດມາໄດ້ ໂຕນີ້ແຫຼະທີ່ວ່າບາງເທື່ອເຮົາ ເຊື່ອໃນການຊີ້ນຳຂອງ AI ຫຼືວ່າ ອັນກໍຣິທຶມຫຼາຍເກີນໄ ປ ມັນກະບໍ່ເປັນການດີ ເພາະສະນັ້ນຢາກຊິຂໍມາແບ່ງປັນ ແລະ ແນະນຳທຸກໆຄົນເນາະ ໃນການເສບສື່ ການນຳໃຊ້ແອັບພລິເຄຊັນຕ່າງໆເນາະ ເຮົາຄວນຊິມີສະຕິ ແລະ ຄິດວິເຄາະພິຈາລະນາມັນດີໆ ກ່ອນທີ່ຊິ ໃຫ້ມັນຊັກນຳໄປໃນທິດທາງທີ່ຜົນລັບອາດຈະບໍ່ເພິ່ງປະສົງເຮົາຫຼາຍປານໃດ ເພາະວ່າ ທຸກໆການຕັດສິນໃຈຂອງເຮົາມັນຊິມີຜົນລັບຕາມມາແນ່ນອນເນາະ ແລ້ວບັດນີ້ຖ້າຫາກວ່າຜົນລັບນັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນການ ຕັດສິນໃຈຂອງເຮົາທີ່ແທ້ຈິງ ແນ່ນອນເມື່ອມີຜົນອີ່ຫຍັງມາ ເຮົາກໍຊິຍາກໃນການຮັບຜິດຊອບ ແລະ ທັງເບີດນີ້ກໍຄືສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກຝາກໃນພອດແຄສນີ້ ຂໍຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ຮັບຟັງ The Filter Podcast ຖ້າຫາກທຸກຄົນຟັງແລ້ວມີຄ ວາມຄິດເຫັນຈັ່ງໃດເນາະ ກໍສາມາດຄອມເມັນທາງລຸ່ມໄດ້ ສາມາດກົດໄລ ກົດແຊ ແລ້ວເຮົາຊິມີພອດແຄສໃໝ່ໆອັບໃຫ້ ອາທິດໜຶ່ງໜ້າຈະສັກສອງ ຫຼືວ່າໜຶ່ງອັນນີ້ລະ ຊິພະຍາຍາມເຮັດ ດຽວຖ້າມັນລົງຕົວ ດຽວຈ ະຟິກມື້ດີໆເນາະ ຂໍຂອບໃຈ